ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສຸກສະຫວັນ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີ ສຸພັດ ຕາ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນ EP ທີ 6 ທີ່ພວກເຮົາມາພົບກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະກະທ່ານຜູ້ຊົມ ເວົ້າເລື່ອງວ່າຈີນເຂົ້າມາມີບົດບາດ ຢູ່ໃນຫຼາຍຂະແໜງການໃນລາວນີ້ ເຮົາມາເບິ່ງ ເປັນຕົ້ນກໍຂະແໜງເລື່ອງການໄຟຟ້າ ແລະ ກະເຂື່ອນ ອືມ ເອົາ ເວົ້າເລື່ອງເຂື່ອນກ່ອນ ນັບເລື່ອງເຂື່ອນນີ້ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສ້າງແລ້ວນີ້ ມີເຂື່ອນນ້ຳອູ ເຂື່ອນນ້ຳທາ ທີ່ກຳລັງມີແຜນ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ນີ້ ກະແມ່ນມີເຂື່ອນຊະນະຄາມ ເຂື່ອນປາກລາຍ ເຂື່ອ ນປາກ ແບງ ທີ່ວ່າມີການສ້າງຢູ່ນີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ກະແນ່ນອນລະ ມັນມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກພື້ນທີ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກັນໄປເລື່ອງນີ້ ອັນນີ້ສຳລັບເລື່ອງເຂື່ອນ ແລະກະເວົ້າເລື່ອງວ່າໂຄງການສາຍສົ່ ງໄຟຟ້າເດ້ ເອົາ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ອັນນີ້ວ່າປະສົບການຈິງ ທີ່ວ່າເຄີຍ ເຄີຍໄດ້ໄປຮ່ວມງານກັບເຂົາເຈົ້າເນາະ ກໍມີບໍລິ ກໍມີອັນນັກລົງທຶນຂອງຈີນ ທີ່ວ່າເພິ່ນມາຮັບສຳປະທານເລີຍ ຕາຂ່າຍ 22 ກິໂລໂວນເນາະ ປ ະມານປີ 2012-13 ຫັ້ນແມ່ນເພິ່ນກໍ ໄດ້ໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຫັ້ນ ແມ່ນທຸກເມືອງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະກະທາງບໍລິສັດຈີນກໍມາຈ້າງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທາ ງແຂວງສະຫວັນນະເຂດກໍຈ້າງບໍລິສັດນ້ອຍ ແບບວ່າ subcontract ຈ້າງຕໍ່ໆກັນໄປ ເຈົ້າ ກໍເພື່ອວ່າຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທຸກເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ເຈົ້າ ຢູ່ໃນນີ້ກະມີບໍລິສັດ The Southern China Power Grid ເດ້ ມາຮັບຜິດ ຊອບເລື່ອງໂຄງການສາຍສົ່ງຂອງໄຟຟ້າລາວຫັ້ນນະ ທີ່ຜ່ານມາເພິ່ນກໍເຂົ້າມາຖືຫຸ້ນຫຼັກແລ້ວເດ້ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະວ່າລາວກໍເວົ້າງ່າຍໆ ບໍ່ນັ້ນໝົດ ກໍສ່ວນໜຶ່ງກໍເປັນລາວຕິດໜີ້ຈີນຫັ້ນນະ ເພິ່ນກໍວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ບັ ດນີ້ເວົ້າເລື່ອງໂຕອື່ນເດ້ ເວົ້າເລື່ອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດເດ້ ມັນກໍມີອີກເດ້ ເຈົ້າ ອື ກໍມີຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນນີ້ກໍຫຼາຍແມ່ນບໍ່ລະ ແລະກໍ ມີການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ແຕ່ວ່າການທີ່ວ່າຈະຈ້າງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຫັ້ ນ ມັນກະຈະມີແຕ່ສ່ວນບໍ່ຫຼາຍ ເຈົ້າ ເພາະວ່າ ເພິ່ນກໍວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກະແມ່ນຈີນຫຼາຍກ່ອນປະຊາຊົນ ກໍຄືວ່າຫັ້ນລະ ເພິ່ນ ຄັນຊິໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກນຳຄົນຈີນ ກໍຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນຫັ້ນນະ ອືມ ໂຕນີ້ ແ ລະບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງວ່າ ອັນນ່າ ນອກຈາກການລົງທຶນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມັນກະມີເວົ້າເລື່ອງບໍ່ແຮ່ເດ້ ເຈົ້າ ບໍ່ແຮ່ກະຖືວ່າ ກະຄືເຮົາເຄີຍນຳສະເໜີໄປໃນ EP ແລ້ວນີ້ເນາະ ກະເພິ່ນກະວ່າມີຫຼາຍ ຫຼາຍ ອີ່ຫຼີ ແຕ່ເໜືອ ນັບແຕ່ເໜືອຈົນຮອດໃຕ້ ເປັນບໍ່ໂປຕາສ ບໍ່ ບໍ່ເຫຼັກ ບໍ່ຖ່ານຫີນ ຈັ່ງຊີ້ແມ່ນ ກະແມ່ນບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ ອືມ ເຫັນບໍ ແລະກະມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວບໍ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ເອີ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ອັ ນນ່າ ເຈົ້າເຄີຍນຳສະເໜີຂ່າວຫັ້ນບໍ ເຈົ້າ ກະຄືວ່າບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວເນາະ ຄົນຈີນຫັ້ນກະ ເພິ່ນກະ ທົວກໍແມ່ນທົວຈີນ ແລະກະລົດບໍ ຫຼືວ່າໄກ້ອີ່ຫຍັງກໍແມ່ນລົດຈີນ ແລະກະມາ ມາພັກໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອ າຫານຂອງເພິ່ນເອງ ຂອງຈີນ ແລະກະໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມກໍຂອງຈີນ ເຈົ້າ ສຳລັບອັນນ່າ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ຫຼວງພະບາງກໍຄົງຈະ ເຫັນເຫດການນີ້ທຸກມື້ຫັ້ນແຫຼະເນາະ ມີທົວຈີນ ມີທົວຫຍັງເຂົ້າມາກໍຮູ້ກັນດີວ່າມັນ ເປັນຜົນກະທົບແນວໃດ ແລະ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງເດ້ ບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງຂົນສົ່ງບໍ ເຈົ້າ ການຂົນສົ່ງ ເອີ ເວົ້າເລື່ອງການຂົນສົ່ງ ຂົນສົ່ງກໍຄືກັບປັດຈຸບັນກໍມີລົດໄຟລາວຈີນແລ້ວເນາະ ເອີ ການຂົນສົ່ງຄືເພິ່ນສ່ວນຫຼາຍຜູ້ໂ ດຍສານກໍຂີ່ລົດໄຟລາວຈີນ ເພາະປະຢັດເວລາ ອັນ ຜູ້ປະກອບການລົດເມ ລົດຂົນສົ່ງບໍ ອີ່ຫຍັງກໍຖືວ່າ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເທົ່າທີ່ອັນນ່າ ເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວນີ້ກະຄື ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນຄົນລາວ ທີ່ອັນນ່າ ບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າ ລາຍໄດ້ນີ້ຫຼຸດລົງໄປເປັນເຄິ່ງ ເຂົາເຈົ້າກະວ່າຈັ່ງຊັ້ ນ ຫຼັງຈາກທີ່ລົດໄຟລາວຈີນ ເພິ່ນເປີດຂຶ້ນມາ ແລ້ວກະ ນອກຈາກນັ້ນກະຍັງມີທາງດ່ວນເດ້ ເຈົ້າ ທາງດ່ວນກະອັນ ລົດໂດຍສານເນາະ ລົດໂດຍສານ ເຂົາເຈົ້າກະໃຊ້ທາງດ່ວນຕົວນັ້ນ ອືມ ຕົວນີ້ມັນກະ ອ່າ ຂໍ້ສະດ ວກມັນກະມີ ກໍບໍ່ປະຕິເສດດອກ ແຕ່ວ່າຜົນກະທົບມັນກໍມີຫັ້ນນະ ບັດນີ້ເວົ້າເລື່ອງ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງກໍຄື ເວົ້າເລື່ອງການ ອ່າ ສຳປະທານທີ່ດິນ ຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ກະຄືທີ່ເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປ ອ່າ ມີຄົນຈີນໄປຊື້ດິນຢູ່ພາກໃຕ້ ແລ້ວເກີດ ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບປະຊາຊົນເດ້ ເຫັນບໍ່ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເອີ ແຂວງອັດຕະປືຫັ້ນເດ້ ກະມີກະ ເປັນຄົນຈີນແລ້ວໄປຊື້ດິນເອົາເລີຍ ເພື່ອມາປູກມັນຕົ້ນ ປູກອັນນ່າ ພືດອື່ນໆຫັ້ນນະ ອັນນີ້ມັນກໍໄປມີຂໍ້ຂັດແຍ່ ງກັບອັນນ່າ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລ້ວກະອີກເລື່ອງໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ເຂດ ອ່າ ທ່ອງທ່ຽວນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ກໍຈີນໄປສຳປະທານເອົາເບີດຢູ່ຫັ້ນນະ ອືມ ແລ້ວກໍຜູ້ຊິໄປ ຜູ້ປະກອບການໄປຄ້າຂາຍນີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເຊົ່າ ຮ້ານ ຈ່າຍໃຫ້ຈີນ ແນ່ນອນ ເຈົ້າ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ເພິ່ນ ຄ່າເຊົ່າຄ່າຫຍັງ ກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນ ອັນນັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ ເປັນຫຍັງຄ່ອຍເກີດເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນມາ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ເວົ້າບ່ອນມັນເໝີດ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ຕົ ວເລກທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ຂໍ້ມູນມາ ກໍຄືວ່າ ລາວນີ້ ເພິ່ນກໍຕິດໜີ້ຈີນເດ້ ເຫັນບໍ່ ແລ້ວ ປັດຈຸບັນນີ້ ຈຳນວນໜີ້ສິນສາທາລະນະນີ້ ມັນກວມເອົາ ອ່າ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເກືອບ 100% ເຫັນບໍ່ ມັນມີຂໍ້ມູນຢູ່ຕໍ່ຕົວນີ້ ເຈົ້າ ໂຕ ນີ້ກໍນ້ອງຂໍອ່ານເອົາຊະເນາະ ເຈົ້າ ຂໍອ່ານເອົາ ຈັ່ງໃດ ອ່ານຊິ ຊິເວົ້າຜິດ ກະແມ່ນອັນນ່າ ສຳນັກຂ່າວ Asian Times ເນາະ ເພິ່ນໄດ້ລາຍງານ ແລະ ວິເຄາະວ່າ ໜີ້ສິນຂອງປະເທດລາວ ລວມທັງໜີ້ສິນຄ້ຳປະກັນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຢູ່ໃນຕົວເລກນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ ຍອດມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໜີ້ສິນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ອື ມີອັດຕາສ່ວນເກີນ 100% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ອືມ ກໍຖືວ່າສູງ ລາຍຮັບ 100% ແລ້ວເຈົ້າຕິດໜີ້ 100% ມັນຊິເຫຼືອຫຍັງອ້າຍ ຄັນໄດ້ມາ ໄດ້ເທົ່າໃດກະເສຍເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນບໍ ເຈົ້າ 100% ເດ້ ທຳນອງນັ້ນແຫຼະ ບັດນີ້ ອັນນ່າ ຂໍ້ມູນຍັງລະບຸອີກວ່າ ໃນຈຳນວນ 100% ນັ້ນ ໜີ້ທີ່ລາວຕິດ ຈີນນີ້ແມ່ນ 50 ເປີເຊັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ເປີເຊັນ ຫຼື ສູງ ກວ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ອືມ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອກໍແມ່ນປະເທດອື່ນໆ ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ເຮົາຊິມາສຳພາດນັກສິລະປິນໄວໜຸ່ມລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອັນດັບໂລກ ໃນໂຄງການແຕ້ມຮູບທີ່ມີຊື່ວ່າ ລົດໂຕໂຍຕ້າໃນຝັນຂອງ ຂ້ອຍ ຄັ້ງທີ 8 ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2014 ແລະກໍມີ 75 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ນັກສິລະປິນໄວໜຸ່ມຄົນນີ້ສາມາດຍາດເອົາລາງວັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກມາໄດ້ ນັ້ນກໍຄືທ້າວ ພອນປະເສີດ ແສງມະນີວົງ ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ມີໂອກ າດໄດ້ລົມກັບລາວເນາະ ສະບາຍດີນ້ອງພອນປະເສີດ ສະບາຍດີພອນປະເສີດ
ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນ້ອງພອນປະເສີດຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂໍເລີ່ມຄຳຖາມເລີຍ ເທົ່າທີ່ຮູ້ມາເນາະ ນ້ ອງກໍແມ່ນໄດ້ຮັບລາງວັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກໃນການແຕ້ມຮູບ ອາ ກ່ຽວກັບ ອາ ບົນພື້ນຖານການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃນປີ 2014 ຫັ້ນ ຊຶ່ງວ່າໄດ້ຮັບອັນດັບ 2 ຢາກໃຫ້ນ້ອງເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ ອັນ ໃນຮູບຂອງນ້ອງທີ່ແຕ້ມຫັ້ນ ວ່າໝາຍເຖິງ ສື່ຄວາມໝາຍເຖິງຫຍັງຫັ້ນນະ ຢາກໃຫ້ເວົ້າຈິນຕະນາການໃນຮູບນັ້ນສູ່ຟັງແດ່ເນາະ
ສຳລັບຮູບທີ່ແຕ້ມ ແລະໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ແມ່ນມາໃນຫົວຂໍ້ລົດໃນຝັນ ເຊິ່ງນ້ອງໄດ້ອອກແບບລົດໃນຝັນ ໃນຄອນເຊັບການອະນຸລັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງຢູ່ໃນພາບຈະບອກເ ລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບການຮັກສາປ່າໄມ້ ທຳມະຊາດ ແມ່ນ້ຳລຳເຊ ແລະການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ແຖວບໍລິເວນອ້ອມເຮືອນ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຮົາ ລວມເຖິງການປົກປັກ ປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳພ້ອມ ເຈົ້າ ອືມ ບາດນີ້ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງວ່າຄ່ອຍມາໄດ້ລາງວັນທີ 2 ໂຕນີ້ ໂດຍ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ລາງວັນທີ 2 ແມ່ນການແຂ່ງຂັນເພິ່ນຈະຄັດເລືອກຈາກຕົວແທນຂອງປະເທດລາວເຮົາກ່ອນ ທົ່ວປະເທດເນາະ ທັງ ເຈົ້າ 17 ແຂວງ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນຈະຄັດເອົາຮູບທີ່ດີເດັ່ນທີ່ສຸດ 3 3 ຮູບດ້ວຍກັນ ສົ່ງໄປທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍ 75 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໃນ 75 ປະເທດທົ່ວໂລກກໍສົ່ງແນວລະ 3 ຜົນງານເຊັ່ນດຽວກັນເນາະ ໃນລຸ້ນອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ເຊິ່ງນ້ອງແມ່ນຢູ່ໃນລຸ້ນອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວແມ່ນພາຍໃນ 75 ປະເທດກໍສົ່ງໄປຜູ້ລະ 3 ອາ 3 ຜົນງານ ແລ້ວທາງຄະນະກຳມະການລະດັບໂລກ ເພິ່ນຈະຄັດເລືອກເອົາພຽງແຕ່ 10 ຜົນງານ ເຈົ້າ ແ ລ້ວຈຶ່ງໄດ້ໄປຮັບລາງວັນຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ອໍ ໂດຍ ແລະ 1 ໃນ 10 ຜົນງານນັ້ນແມ່ນນ້ອງກໍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຕິດ 1 ໃນ 10 ຂອງໂລກ ອໍ ໂດຍ ໂຕຕິດ 1 ໃນ 10 ລະ ເຂົາເຈົ້າມີການຄັດເລືອກອີກບໍ່ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ
ແມ່ນ ຕິດ 1 ໃນ 10 ແລ້ວໃຫ້ນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ຖືກຄັດເລືອກຫັ້ນໄປລຸ້ນຢູ່ໜ້າງານ ຢູ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຈົ້າ ອໍ ເຂົາຈະ ເຂົາຈະປະກາດຊື່ຜູ້ຊະນະເລີດເລີຍແມ່ນບໍ່ໃນເວລານັ້ນ
ແມ່ນ ປະກາດທີ 5 ທີ 4 ທີ 3 ທີ 2 ລະກະທີ 1 ໂດຍ ບໍ່ຕື່ນເຕັ້ນຕິເວລານັ້ນ
ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ຕື່ນເຕັ້ນ ລະແບບ ບໍ່ ມັນລຸ້ນ ມັນລຸ້ນຕະຫຼອດ ມັນໄດ້ລຸ້ນເນາະ ມັນ ທີ 5 ບໍ່ ໂດຍ ທີ 5 ບໍ່ມີເຮົາແລ້ວ ທີ 4 ບໍ່ມີເຮົາ ທີ່ຈິງ ທີ່ຈິງຫວັງຕົວເອງປະມານທີ 4 ທີ 4 ຫຼືທີ 3 ກໍດີໃຈແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຊື່ເຮົາເນາະ ທີ 5 ບໍ່ມີ ທີ 4 ບໍ່ມີເຮົາ ບໍ່ມີ ໄປຢູ່ທີ 2 ຊິຄິດວ່າ ທີ 3 ກໍບໍ່ມີ ທີ 3 ກໍບໍ່ມີ ເອົ້າ ຄິດວ່າຊິ ຊິຢູ່ທີໃດ ແມ່ນບໍ່ 1 ກັບ 2 ໂດຍ ບັດນີ້ມາຮອດທີສອງແລ້ວ ມາຮອດທີສອງ ຕົວເອງກໍຄິດວ່າ ຂໍທີໜຶ່ງເລີຍຊະ ເຈົ້າ ທີສອງ ຂໍທີສອງ ແຕ່ກໍໄດ້ແຕ່ທີສອງເລີຍ ວ່າປະກາດ ອື ໂດຍ ໄດ້ທີສອງ ໄດ້ທີສອງ ແລ້ວບັດນີ້ ອັນ ໃນຮູບຂອງນ້ອງຫັ້ນເນາະ ກຳມະການນີ້ເພິ່ນໄປເຫັນອີ່ຫຍັງໃນ ໃນ ໃນຮູບຂອງເຮົາ ເພິ່ນຈຶ່ງວ່າໃຫ້ລາງວັນທີສອງນີ້ ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໃຫ້ລາງວັນທີໜຶ່ງເລີ ຍ
ສຳລັບ ອ່າ ຄະນະກຳມະການເພິ່ນຄັດເລືອກເນາະ ກະຄິດວ່າຮູບອາດຈະມີ ອ່າ ແນວຄິດສ້າງສັນ ແລະກະຕົງໂຈດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີເນາະ ເໝາະ ເໝາະສົມກັບສະຖານະການສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕອນນັ້ນ ອື ແ ລະບວກກັບຮູບ ຮູບແບບຂອງ ອ່າ ຮູບແບບຂອງນ້ອງທີ່ອອກແບບຫັ້ນ ມັນບໍ່ຊ້ຳໃຜ ແລະກະມີເອກະລັກ ແລະກະສື່ເຖິງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະກະບົ່ງບອກວ່າ ໂອ້ ຮູບໂຕນີ້ ມີຄວາມເປັນລາ ວດີ ອາດຈະແມ່ນຕົວແທນຂອງລາວ ເຈົ້າ ຊີ້ນະ ແບບມັນ ມັນສາມາດບົ່ງບອກຄວາມເປັນໃນຊາດນັ້ນໄດ້ ເຈົ້າ ໂດຍ ກ້າວເຂົ້າມາວຽກປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍ ກ້າວເຂົ້າມາວຽກປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນຄູສອນ ເປັນນັກອອກ ແບບ ເປັນ designer ໂດຍ ແລະກະເປັນ freelance ໃນເລື່ອງຂອງການແຕ້ມ ແລະກະການສ້າງສັນຜົນງານສິລະປະ ໃນປັດຈຸບັນກະພະຍາຍາມຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົວເອງ ບວກກັບຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທີ່ຕົວເອງມີໃຫ້ກັບນ້ອງໆເນາ ະ ໂດຍສະເພາະໂຄງການທີ່ ໂຕໂຍຕ້າ ລົດໃນຝັນ ທີ່ຕົວເອງໄດ້ຮັບລາງວັນມາ 2014 ໃນໄລຍະ 2017 ແລະ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ກໍສ້າງນ້ອງໆໄປສູ່ລະດັບໂລກ ແລະຈົນໄດ້ຫຼຽນ ຫຼຽນ ຫຼຽນຄຳອັນດັບທີ 1 ຂອງໂລກ ໄດ້ອັນດັບທີ 1 ເລີຍ ອາຈານນີ້ເປັນອັນດັບທີ 2
ແຕ່ວ່າລູກ ແຕ່ວ່າລູກສິດນີ້ເປັນອັນດັບທີ 1 ເອີ ປັດຈຸບັນນີ້ສອນຢູ່ໃສນີ້ ຢູ່ໂຮງຮຽນໃດນີ້ ປັດຈຸບັນສອນ ປັດຈຸບັນສອນຢູ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດວັດທະນາກອນ ອໍ ເຈົ້າ ແຕ່ແຕ້ມຮູບສະເພາະມັນບໍນີ້ ນ້ອງສອນ
ອ່າ ຢູ່ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫັ້ນຈະເປັນ ອ່າ ເປັນຮັບຜິດຊອບ ແຕ້ມຮູບສະເພາະ ແລ້ວຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຂອງກຣາຟິກດີໄຊ ບວກກັບງານອີເວັນທີ່ເພິ່ນຈັດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເຮົາຈະເປັນ ອ່າ ໜຶ່ງໃນສ່ວນຮ່ວມໃ ນການເປັນ host organizer ໂດຍ ເຈົ້າ ອັນ ບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມນ້ອງ ນ້ອງວ່າເຮັດ ອັນ ຫຼາຍຢ່າງ ແລ້ວ ອັນ ໂຕວ່າ designer ນີ້ໄດ້ເປັນຈັ່ງໃດ ຈຶ່ງວ່າມາເລີ່ມ ອັນ ເລືອກ ອັນ ອອກ designer ອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງຫັ້ນນະ ມີອີ່ຫຍັງເປັນແຮງບັນດານໃ ຈ
ມີໃນປີ 2017 ເພິ່ນມີໂຄງການປະກວດອອກແບບ ອ່າ ຊຸດແຟຊັນ ເຈົ້າ ໂດຍທີ່ໃຫ້ ອ່າ ນ້ອງໆທຸກຄົນນີ້ເຂົ້າມາສະໝັກ ແລະກະແຂ່ງຂັນອອກແບບເສື້ອຜ້າ ເຊິ່ງໂຕນີ້ຫັ້ນແມ່ນນ້ອງຄິດວ່າສາມາດຕໍ່ຍອດການສ້າງສັນຜົ ນງານສິລະປະໄດ້ ອື ແລະກະສາມາດໃຊ້ຄວາມຮູ້ໂຕເອງທີ່ມີ ແຕ້ມ ແລະກະສ້າງສັນອອກແບບ ກໍເລີຍຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ອ່າ ລາວ Lao Young Designer Project ໃນປີ 2017 ເນາະ ແລະກໍຕິດ Top 5 ໂອ້ ເຈົ້າ ໂດຍ ແລະກໍກາຍເ ປັນໜຶ່ງໃນນັກອອກແບບຂອງ Lao Young Designer ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ແລ້ວບັດນີ້ ອັນ ການອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງນີ້ ນ້ອງອອກແບບໃຫ້ສະເພາະ ອັນ ອ່າ ເພດຍິງບໍ ຫຼືວ່າເພດຊາຍ ຫຼືວ່າທັງສອງເລີຍ
ການອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງແມ່ນນ້ອງຈະເນັ້ນຢູ່ສອງແບບ ຂອງເພດຍິງ ແລະເພດຊາຍ ແລ້ວກໍບວກກັບ ອ່າ ແບບທີ 3 ແມ່ນແບບທີ່ທັງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃສ່ໄດ້ນຳ ໂດຍ ຄຳນຶງເຖິງ 3 ແບບ ພາຍໃຕ້ concept ຂອງ ready to wear ກໍຄື ທຸ ກຄົນ ທຸກເພດ ທຸກໄວໃສ່ໄດ້ ໃສ່ສະດວກ ໃສ່ສະບາຍ ເຈົ້າ ໂດຍ ບັດນີ້ເນາະ ໃນເມື່ອວ່າເຮົາອອກແບບແລ້ວລະ ເຮົາເອົາໄປໃສ່ ແບບທີ່ເຮົາອອກແບບແລ້ວລະຫັ້ນ
ໂດຍ ອ່າ ໂດຍສະເພາະໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນເພິ່ນຈະມີໂຄງການ Lao Fashion Week ເນາະ ທີ່ຈັດໂດຍ ອ່າ ຮ່ວມກັບບັນດາອົງກອນສະຖານທູດ ບັນດາ ອືມ ຂ່າວພາສາວຽງຈັນຕ່າງໆ ເພິ່ນຈັດງານຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ ອ່າ ໂຄງການ Lao Fashion Week ຂອງ Lao Young Designer ທີ່ນ້ອງຕິດ Top 5 ໃນປີ 2017 ຫັ້ນ ແລ້ວເພິ່ນຈະມີ ອ່າ Fashion Show ເໝືອນແບບ ອ່າ Bangkok Fashion Week ເໝືອນແບບ ອິດ ມີລານ ຫຼືວ່າ New York Fashion Week ຫັ້ນ ທີ່ເພິ່ນຈັດຢູ່ໃນ ໂຊ 3 4 ມື້ ຢູ່ລາວເຮົາກໍແມ່ນ Lao Fashion Week ເຊັ່ນດຽວກັນ ກໍຈະມີພື້ນທີ່ໃຫ້ Lao Young Designer ເຮົານີ້ ໂ ຊຜົນງານສິລະປະຂອງເຮົາຢູ່ເທິງເວທີຫັ້ນ ໃນທຸກປີ ເຊິ່ງໃນເດືອນ 9 ນີ້ Lao Fashion Week 2023 ກໍຈະຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງ collection ຂອງນ້ອງກະຈະໄດ້ຖືກໂຊຢູ່ໃນງານຫັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ ບວກກັບ Lao Young Designer ຫຼາຍໆຄົນ ບວກກັບ designer ຂອງຕ່າງປະເທດ ນຳ ທີ່ເຂົ້າມາ ລະກະ designer ດັງໆ ທີ່ຢູ່ໃນລາວ ອືມ ລະ ລະບັດນີ້ຜົນງານໃດທີ່ວ່າເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະທັບໃຈ ລະເຮົາໄດ້ ອັນ ອອກແບບຊຸດນັ້ນຫັ້ນນະ ໃຫ້ຜູ້ໃດ
ສຳລັບຜົນງານທີ່ປະທັບໃຈ ມີ ມີຫຼາຍຜົນງານ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຖ້າຂໍເລືອກປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ຊະນະເລີດ ການອອກແບບ ຊຸດປະຈຳຊາດ ລະດັບຊາດ ໃນເວທີສາກົນ ໃນໂຄງການ ອ່າ ປະກວດ Miss Planet International ຢູ່ທີ່ປະເທ ດກຳປູເຈຍ ເຈົ້າ ເຊິ່ງຊີງກັນຢູ່ທີ່ 70 ກວ່າປະເທດ ແລະ ນ້ອງອອກແບບຊຸດປະຈຳຊາດລາວ ອ່າ ໃນຄອນເຊັບ ຫຸ່ນເຊີດບຸນບັ້ງໄຟ ໃຫ້ກັບ ອ່າ ເອື້ອຍມີມີ່ ຜູ້ທີ່ເປັນຕົວແທນນາງງາມລາວ ເຂົ້າໄປປະກວດໃນເວທີສ າກົນ ໂດຍ ລະກະໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດມາຂອງໃນປີນັ້ນ ໂດຍ ບັດນີ້ເນາະ ອອກແບບຊຸດອີ່ຫຍັງຕ່າງໆແລ້ວ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ອັນ ຊຸດທີ່ວ່າໃຫ້ຂະເຈົ້າໃສ່ນຸ່ງຫັ້ນ ແມ່ນສ່ວນຫຼາຍເນັ້ນແບບລາວໆບໍ່ ຫຼືວ່າ ອັນ ເ ປັນຜ້າໄໝຜ້າອີ່ຫຍັງຂອງສາກົນແບບຊີ້ຫັ້ນນະ ສຳລັບ ອ່າ ການອອກແບບຂອງນ້ອງແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ເນັ້ນແບບລາວເກີນໄປ ລະກໍບໍ່ເນັ້ນ ໂມເດີນຈົນເກີນໄປ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ນ້ອງອອກແບບ ນ້ອງຈະນຳເອົາພູມປັນ ຍາທ້ອງຖິ່ນເລັກນ້ອຍ ເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການອອກແບບ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ການອອກແບບຊຸດ ກະຄືເປັນຊົງຊຸດຂອງໂມເດີນ ແຕ່ວ່າເຮົານຳເອົາພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງຊາວບ້ານ ກໍຄືນຳໃຊ້ຜ້າມາອອກແ ບບ ຜ້າລາວມາອອກແບບ ໃຫ້ເປັນຊຸດທີ່ມີຄວາມເປັນແຟຊັນຫຼາຍຂຶ້ນ ລະກະທາງລວດລາຍຂອງມັນ ບາງຊຸດອາດຈະນຳເອົາລວດລາຍຂອງຊົນເຜົ່າບາງຈຸດຢູ່ໃນລາວເຮົາ ເຂົ້າໄປປະກອບສ່ວນ ແຕ່ວ່າຈະ ບໍ່ແມ່ນເຕັມຊຸດ ຈະບໍ່ແມ່ນເປັນແບບກິ່ນອາຍຄວາມເປັນລາວ 100% ເຈົ້າ ບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມຍ້ອນຄືນໂຕຊຸດທີ່ວ່າໄດ້ຮັບລາງວັນ ອັນ ຢູ່ ຢູ່ກຳປູເຈຍຫັ້ນເນາະ ຊຸດນັ້ນຫັ້ນໃຊ້ເວລາດົນບໍ່ ໃນການອອກແບບ
ຊຸດນັ້ນໃຊ້ເວລາຢູ່ທີ່ 2 ອາທິດໃນການອອກແບບ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອັນ ເທົ່າ ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນມາຮອດມື້ນີ້ ນ້ອງຄິດວ່າ ອັນ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢູ່ບໍ່ ຫຼື ຈັ່ງໃດ ໃນໃນການເຮັດວຽກຂອງນ້ອ ງຫັ້ນນະ ສຳລັບຄວາມປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກຂອງນ້ອງ ຕາມທີ່ຕັ້ງໄວ້ຫັ້ນ ແມ່ນບັນລຸເປົ້າ ມີ 10 ໃຫ້ຢູ່ທີ່ ໃຫ້ຢູ່ທີ່ 8 ຄະແນນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໃຫ້ 2 ຄະແນນທີ່ຂາດໄປກໍຄື ຄວາມສຳເລັດນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດພຽງແຕ່ເ ທົ່ານີ້ ນ້ອງຄິດວ່າຄວາມສຳເລັດມັນຊິເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອະນາຄົດນຳ ອື ນ້ອງເຜື່ອ 2 ຄະແນນໄວ້ກໍຄື ມັນ ນ້ອງຈະບໍ່ເຮັດ ອ່າ ຕົວເອງວ່າ ວາງຜົນສຳເລັດແບບເໝືອນນ້ຳເຕັມແກ້ວ ຈະວາງຜົນສຳເລັດຂອງຕົວເອງ ເພື່ອ ເກືອບເຕັມແກ້ວສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງມີການພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຕົວເອງຈະບໍ່ມີການຢຸດການຮຽນຮູ້ ການຊອກຫາປະສົບການຕ່າງໆ ກໍເລີຍວ່າຜົນສຳເລັດມັນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍຍ້ອນຄວາມພ ະຍາຍາມຂອງຕົວເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ອີກຢ່າງໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ເຮົາຍັງອາຍຸສ່ຳນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດພັດທະນາໄປໄດ້ຕໍ່ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລ້ວກະຍັງມີຫຼາຍໆໂປຣເຈັກ ຫຼາຍໆໂຄ ງການທີ່ ທີ່ກຳລັງຈະເປີດຂຶ້ນ ທີ່ກຳລັງຈະດຳເນີນຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ເຈົ້າ ນ້ອງກໍເລີຍຄິດວ່າ ຜົນສຳເລັດຍັງລໍຖ້າຢູ່ຂ້າງໜ້າສະເໝີ ກໍເລີຍໃຫ້ຕົວເອງວ່າ 8 ຄະແນນ ອັນນັ້ນກໍເປັນການສຳພາດນ້ອງ ພອນປະເສີ ດ ແສງມະນີວົງ ເນາະ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາກໍໄດ້ຮູ້ຄວາມຮູ້ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ນອກຈາກການແຕ້ມຮູບ ແລ້ວກະເປັນນັກອອກແບບເຄື່ອງນຸ່ງ ມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນ້ອງ ພອນປະເສີດ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ທີ່ວ່າມາຮ່ວມລາຍການເ ມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ເນາະ ກໍຂໍໃຫ້ນ້ອງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກດ້ານທີ່ວ່າຕັ້ງໄວ້ເນາະ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ